اي ماڻهؤ! اوهين انهيء پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو، جنهن اوهان کي هڪ جيء مان پيدا ڪيو، ۽ منجهانئن سندس زال پيدا ڪيائين، ۽ انهن مان گهڻا مڙس ۽ زالون پکيڙيائين. ۽ انهيء الله کان ڊڄو، جنهن جي نالي سان پاڻ ۾ هڪ ٻئي کان گهرندا آهيو، ۽ مائٽي ڇنڻ کان به ڊڄو، ڇو ته الله اوهان تي نگهبان آهي.